قالوا لا علم لنا چونداسين اسان کي علم ڪونهي الائي پويان ڇا ٿيو انت علام الغيوب تون ڳجهن جو ڄاڻندڙ آهين پوء رب تعالي حضرت عيسيٰ عليه السلام سان گفتگو ڪندو الله تعاليٰ حضرت عيسيٰ عليه السلام کي فرمايو يا عيسيٰ ابن مريم اذڪر نعمتي عليڪ مان تنهنجي تو تي جيڪا نعمت ڪئي اها ته ياد ڪر عليٰ والدتڪ تنهنجي ماء تي به مان نعمت ڪئي احسان ڪيو ان کي به ياد ڪر اهڙا احسان اسان جا توهان جي مٿان ٿيا

الله تعاليٰ جي اها مهرباني آهي جو وري هن کي لاهيندو ۽ انهيء عمر ۽ انهيء حيثيت سان هن دنيا ۾ ايندو جو هن جا اڇا وار به هوندا پوء ماڻهن سان ڳالهائيندو ۽ ماڻهن سان ڪراڙپ ۾ ڳالهائڻ ڪو عجب آهي ڇا ڀلا ٻارائپ ۾ ڳالهائڻ عجب آهي نه ڪراڙپ ۾ ڳالهائڻ جي عجب جي ڇا معنيٰ آهي مطلب آهي ته اهو عجيب انهيء ڪري هوندو جو خرق عادت حضرت عيسيٰ عليه السلام موٽي لهي دنيا ۾ ايندو جي ماڻهن سان جيئرو جاڳندو ڳالهائيندو اهو عجب آهي ائين ئي باقي هڪڙو ماڻهو اڇن وارن ۾ ماڻهن سان ڳالهائي ڏي ته ڪهڙو عجب آهي سڀني شين جي رعايت ڪرڻي آهي قرآن پاڪ جي اندر حضرت عيسيٰ عليه السلام جي حياتيء جو گهڻو مواد آهي ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام حياتي قرآن سان ثابت آهي حضرت عيسيٰ عليه السلام حياتي متشابهات کان آهي مڪمل علمتڪ الڪتاب جن ماڻهن تي اها ڳالهه کلي ڪانهي ڪا اهڙا گهڻا آهن جيڪي جن تي اها ڳالهه کلي ڪانهي ڪا ناهي کلي ته پوء نه کليل اٿن علمتڪ الڪتاب پوء جيڪي حديث کولي اهو کولي ڀلا ڪافي آهي اسان توکي تعليم ڪتاب جي ڏني حڪمت ڏني تورات انجيل تخلق ۾ من الطين ٺاهيندين تون پکي ڪهيئة الطير مٽيء منجهه ٺاهيندين پکي باذني منهنجي حڪم سان تنفخ فيها فتڪون طيرا باذني رب تبارڪ وتعاليٰ باذني جو اکر هر هر موٽائي ٿو متان حضرت عيسيٰ عليه السلام کي ڪو متصرف في الامور سمجهي گپ جو هڪڙو مٽيء جو ٺولڙو ٺاهي حضرت عيسيٰ عليه السلام هن کي فرمائيندو ته مٽي آ نه جيا ٺاهي آڏو کڻي رکندو ائين مڙئي پکيئڙي جي شڪلڙي ڪهڙي ٺهندي هوندي پوء هن کي فرمائي ته الله جي حڪم سان هي اٿي ويندو جيئرو ٿي پوء ڏسو ائين ڪو توهان ۾ ڪري ڏيکاري مان نبي آهيان تڏهن ته الله تعاليٰ مون کي اها برڪت ڏني آهي ماڻهن جي تبليغ ايڏي سخت دلائل سان

يا الله تعاليٰ جو ايڏو وڏو احسان، اهي سڀ منهنجون نعمتون، اذ ڪففت بني اسرائيل، بني اسرائيل کي مان توکان روڪي ڇڏيو عنڪ اذ جئتهم بالبينات، ڪف بني اسرائيل جو تڏهن ٿئي جڏهن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي نه ماريو هجين نه، جي ماريو هوس ته پوء ڪف ڪاٿي چئبو، ڪف معنيٰ بندش، بني اسرائيل کان بچائڻ جي معنيٰ اها آهي ته هن کي ڪجهه نه ٿيو نه. فقال الذين ڪفروا منهم ان هذا الا سحر مبين ڪافرن چيو، هي ته جادو آهي سڀ، جيڪو عيسيٰ عليه السلام ڪرتب ڏيکاري ٿو، ڀلا معجزات هجن ما فوق العادت، انهن تصرفات کي جادو چوڻ لڳا. انجام ڪار حضرت مسيح عليه السلام جي قتل جي در پئي پيا. رب تبارڪ وتعاليٰ پنهنجي لطف ۽ ڪرم سان حضرت عيسيٰ عليه السلام کي آسمان تي کڻائي ورتو. اهڙي طرح يهود جا جيڪي ناپاڪ عزائم هئا خاڪ ۾ ملي ويا.

نعلم ان قد صدقتنا ۽ ڄاڻون ته اسان کي اسان سان تو اهي ڳالهيون سچيون ٻڌايون ونڪون عليها من الشاهدين شاهد ٿينداسين اسان به ماڻهن کي چونداسين هيڏيون هيڏيون ڳالهيون آهن تنهنجي نبوت جنهن مٿان اسان ايمان آندو آهي ان ۾ سچ آهي پر اسان شاهد ٿينداسين معجزات جا معجزو ڪافر جي مقابلي ۾ هوندو آهي مؤمن جي تسلي هوندي آهي، ڪافر جو مقابلو هوندو آهي. مؤمن جي مقابلي ۾ معجزو نه ايندو آهي، ڪافر جي مقابلي ۾ ايندو آهي. قال عيسيٰ بن مريم عيسيٰ بن مريم چيو اللهم ربنا اي الله نازل ڪر اسان جي مٿان مائده من السماء دسترخوان هڪڙو اچي تڪون لنا عيدا لاولنا هو عيد ٿئي اسان جي لاء جيڪي اڳيان آهن هاڻي جا آخرنا پوئن جي لاء پويان به انهن جي لاء ياد ڪندا ته الحمدلله اهڙي شيء حضرت عيسيٰ عليه السلام تي نازل ٿي

قال سبحانڪ رب رب تنهنجي ذات پاڪ آهي ما يڪون لي ان اقول ما ليس لي بحق مان اهو ڇا ٿو چئي سگهان جنهن جو مون کي حق ئي ڪونهي آخر مان ڪيئن چوندس ته منهنجي عبادت ڪريو حضرت عيسيٰ عليه السلام ادب وچان ائين نٿو چئي ته رب مان ڪونه چيو هو الله تعاليٰ جي علم جي حوالي ٿو ڪري ۽ الله جو علم تمام وڏو آهي

معنيٰ مون ماکي ٻي ڪا وڌيڪ خبر نه آهي باقي ماکي جيتري خبر آهي ته اها خبر آهي ته مان جي چيو هوندو ته تنهنجي علم ۾ هوندو نه معنيٰ حضرت عيسيٰ عليه السلام رب تبارڪ وتعاليٰ جي آڏو پنهنجي علم کي ڪجهه علم نٿو سمجهي حالانڪ يقين اٿس مان نه چيو آهي

حضرت عيسيٰ عليه السلام کي اهي ڳالهيون سجهن ٿيون سڀئي تنهن ڪري جواب به اهڙو ڏني جيڪو باادب جواب پوء ٿو چوي ما قلت لهم پنهنجو علم ٿو ٻڌائي هاڻي ما قلت لهم مان انهن کي نه چيو الا ما امرتني جيڪو تو مون کي حڪم ڪيو هو ان اعبدوا الله الله جي عبادت ڪريو ربي منهنجو رب آهي ربڪم تهان جو رب آهي پنهنجو ان رب جي عبادت ڪريو ربي وربڪم وڪنت عليهم شهيدا مان هيس جيستائين انهن تي خبردار، ما دمت فيهم جيستائين هيس انهن ۾، فلما توفيتني جڏهن تو مون کي وصول ڪري ورتو لفظ جي معنيٰ اها آهي باقي اها پوء مصداق ڪهڙي به موقعي جي ٿئي جيڪڏهن اڳ ۾ ته کڻايو ويو جي پوء ۾ ته ماريو اٿو پر آهي وصول ڪرڻ پوء وصولي هڪڙي ٿيندي آهي جو کڻي وٺجي ٻي وصولي آهي جو هن کي موت سان مارجي وصولي ٻنهي صورتن ۾ آهي تنهن ڪري توفي جي معنيٰ موت ڪانهي

۽ قرآن فصيح آ. انت علي ڪل شيء شهيد تون هر شيء تي حاضر ۽ شاهد آهين. ان تعذبهم جيڪڏهن تو عذاب ڪندي فانهم عبادڪ ته پوء اهي تنهنجا ٻانها آهن. اهي تنهنجا ٻانها آهن جيڪڏهن عذاب ڪندي ته تنهنجا ٻانها آهن. ۽ جيڪڏهن تون انهن کي بخشي ڏين ته تون عزيز حڪيم بخشڻ تنهنجو ڪو ڪمزوري جي ڪري نه هوندو حڪمت کان خالي نه هوندو جيڪڏهن ڪنهن کي تون بخشين ٿو ته به تون پنهنجي قوت ۽ عظمت سان ٿو بخشين ۽ تون پنهنجي حڪمت کي پاڻ ٿو ڄاڻين ته ڪهڙن کي بخشجي منهنجو ايترو عرض آهي قال الله الله تعاليٰ فرمائي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هي اهو ڏينهن آهي جنهن ۾ سچن کي سندن سچائي نفعو ڏيندي جن سچائي ڪئي هوندي انهن کي نفعو ڏيندي معنيٰ سچن ماڻهن کي ثواب ملندو نفعو وٺندا هميشه جي دنيا جو ۽ جنت جو

انهن سڀني شين جي مٿان رب جي قدرت هلي ٿي، بادشاهه مطلق آ، قانون ان جو آ، عظمت ان جي آ، جلال ڪبريا ان جو آ، بادشاهي ان جي آ، الله تعاليٰ انسان ذات کي خليفو بڻايو آ، ان خلافت ۾ رب تعاليٰ نبين کي چونڊيو آ، انهن پنهنجي قومن جي هدايت ڪئي، انهن کي اها ڳالهه ٻڌائي ته ظلم دنيا منجهان نڪري، عبادت هڪڙي الله جي ٿئي، بادشاهي هڪڙي الله جي هجي، انسان ذات سان عدالت هجي، الله جي عبادت هجي، اهو آهي مضمون.

انهن سڀني جي متعلق ڪنهن حد تائين تفصيلي خاڪو بيان ٿئي ۽ وڏيون شريعتون جيڪي گذريون آهن جن جو تعلق رسولن سان هيو شريعت جو تعلق رسول سان هوندو آهي تبليغ جو تعلق نبيء سان هوندو آهي

حضرت موسيٰ عليه السلام کي رسول بڻايو شريعت جديد هئي حضرت عيسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ رسول ڪري ڪيو شريعت جي جديد هئي ۽ حضرت يوسف عليه السلام کي به الله تعاليٰ ائين شريعت جديد ڏني ته چار شريعتون ٿي پيون تڏهن الله تعاليٰ فرمايو لڪل جعلنا شرعة و منهاجا اسان هر هڪ جي لاء شريعت ۽ منهاج ڪيو آهي دستور پنهنجي پنهنجي ان جي متعلق ٿورڙا ٿورڙا تفصيل ڪن ڪن جاين تي مان پيش ڪيا آهن بهرحال الحمد شريف جيڪو قرآن ۾ آهي عمومي طرح ساري قرآن جو اجمال خصوصي طرح سان انهن شريعت جو اجمال آهي ائين ته الله تعاليٰ فرمايو آهي الله تعاليٰ توهان کي اهو دين ڏنو آهي جنهن جي هدايت ۽ وصيت نوح عليه السلام لاء ڪئي شرع لڪم من الدين ما وصي به نوحا الله تعاليٰ توهان جي لاء اهو دين مشروع ڪيو جنهن جي نوح عليه السلام کي وصيت آهي قرآن شريف ۾ آيو مالڪ يوم الدين جو اکر فاتحه ۾ اچي ٿو تنهن جي معنيٰ دين جي تحفظ ٿي وئي پوء ته وحدت اديان جو مسئلو آهي حضرت مولانا ابو الڪلام آزاد انهيء تي پنهنجي تفسير ۾ وحدت اديان جي متعلق ڪافي دلائل ڏنا آهن

نساء ۾ تفصيل آهي، مائده ۾ تفصيل آهي، هڪٻئي جي پٺيان اهي سورتون آيون آهن. آهستي آهستي انهن جا تفصيل ٿيندا آيا. جيڪا اجتماعي صورت هئي جنهن تي انسانيت قائم آ اجتماعي طبعي صورت ان کي الله تبارڪ وتعاليٰ سورت نساء ۾ سورت مائده ۾ بيان ڪيو سورت فاتحه ۾ اجمال هيو ان جو تفصيل ٿو ٿئي هڪڙو هوندو آهي مادو ٻي هوندو آهي تصوير تصوير جيڪا آهي هن جي سا بقره ۽ آل عمران ۾ مادو انهن جي ٻن سورتن ۾ ٻڌايو ويو آهي نساء ۽ مائده مواد اجزا سڄا مسائل وغيره جي اهي پنج سورتون سمجهو ته حضرت ابراهيم عليه السلام جي دين جو دين حنيفي جو شرح مطلب ملت ابراهيم حنيفا جو شرح جيڪو آهي مشتمل آ مومنن تي يهود تي نصارا تي ۽ ۽ صابئين تي بس صابئين فرقو جيڪو آهي سو ڪجهه ٿورو فرق رکي ٿو ان ۾ آهي ستارن جي پوڄا

اڳ ۾ انهيء شريعت کي هن پاڻ جاري ڪيو هو. انڊيا ۾ اڪبر بادشاهه جي نڪاح ٿيو. هن اهو هندن کي وزن ۽ مقام ڏنو هو ته توهان اڄ کان پاڻ آهيو. چين ۽ ٻيا وچ وارا علاقا انهن جي متعلق به اهو ئي حڪم آهي. بهرحال جيڪڏهن انهن ۾ شرڪ نه هجي ته پوء اهو مڃي يهودين ۽ نصارن ۾ به ٻيو شرڪ نه هجي جيڪو اسان جي هنن مسلمانن ۾ عام شرڪ هوندو آهي. قبر پرستي، جهنڊي پرستي يا اهڙي قسم جون جيڪي شيون آهن سو ان تي نڪاح نه ٿيندو. مشرڪ مشرڪن سان آهن سي. هي فرق ڪونه آهي. هتي سورت جيڪا آ انعام بيان ٿئي ٿي ان ۾ ڄڻ او ان مجوس جو بحث آ جيڪي ظلمت ۽ نور کي خدا ٿا سمجهن ظلمت کي به خدا نور کي به خدا سمجهو نه باقي ظلمت جو نالو رکندا آهن اهرمن ۽ نور جو نالو رکندا آهن يزدان يزدان ۽ اهرمن اهي ٻه خدا آهن هڪڙو خير جو ٻيو شر جو ظاهر آهي ظلمت شر جو خدا آهي جو ان ۾ شرور پيدا ٿيندا آهن راتين جو ۽ ظلمت جي معاملي کان ته الله تعاليٰ قرآن قرآن ۾ پناهه سيکاري آهي مگر هنن جو مذهب ايترو آهي ۽ اهو ايران ۾ هيو ايران ۾ هيو حنيفي دين مظاهر پرستي کي ختم ٿو ڪري ۽ ظلمت ۽ نور واري خدا کي به ختم ٿو ڪري يعني ايران وارن جو خدا ۽ ٻيو صابي مذهب وارن جو مظاهر پرستي معنيٰ غير الله جي پوڄا هتي ظلمت ۽ نور جو مقابلو آهي الله تعالا اهو هڪڙو جنهن خود ظلمت نور کي ٺاهيو آهي ظلمت نور اهي ٺهيل شيون مخلوق ۽ مخلوق کي خدا ڪيئن بڻايو انهن جي خالق کي خدا بڻايو خصوصي طرح سان هتي مجوس جو ۽ ايرانن جو رد آهي

ذات ۽ ذاتيات جي درميان اها تفريق وجهندي آهي، تنهن ڪري جعل متخلل کي متقدمين ۾ جيڪي اشراقي آهن انهن رد ڪيو آهي. مشائي ان جا قائل هوندا آهن. اهي ٻئي مسئلا آهن جدا، پر جعل ۽ خلق جو لفظ جو آيو، تنهن ڪري مان ان جي مٿان ٿورڙو ڳالهايو. جعل ههڙي هڪڙي مرڪب هوندي آهي، جو جعل بسيط هوندي آهي. هتي جعل جي معنيٰ خلق، معنيٰ ظلمات کي الله تعاليٰ پيدا ڪيو، نور کي الله تعاليٰ پيدا ڪيو. ۽ هتي مثال ڏنا آهن. فجعل الانسان ناطقا معنيٰ الله تعاليٰ انسان کي ناطق ڪري بڻايو اي صير الانسان ناطقا فجعل جي معنيٰ صير هوندي آهي خلق نه هوندي آهي هتي جڏهن جعل مرڪب ڪبي معنيٰ ڦيرائي انسان کي ڪيائين ناطق صار الطين خزفا مٽي ڦري ٿي پئي ٺڪر اڳ ۾ مٽي هئي باهه ۾ وڌائون پوء ٺڪر ٿي معنيٰ هڪڙي وصف اڳ ۾ هيس پوء ٻي وصف آئي اهو آهي تخلل تخلل جو مطلب آهي ته اڳ ۾ هڪڙي جعل لڳي جو مٽي مئون ٿانو ٺهيو ٻي جعل لڳي جو هن کي پچائي ٺڪر بڻايو ٻه جعل لڳا هن هڪڙي شيء تي. انسان جي معنيٰ آهي حيوان ناطق. اهي ٻئي هن جا جز آهن، اهي هن جا ذاتيات آهن. انسان کي جو الله تعاليٰ پيدا ڪيو آهي.

مطلب هي ٿي ٿو وڃي ته انسان کي پهريان حيوان بڻائي پوء خدا ناطق ڪيو. حالانڪ انسان جي معنيٰ حيوان ناطق آهي. تنهن جي معنيٰ انسان جو هڪڙو جزو آيو پوء ٻيو جزو بعد ۾ آيو. معنيٰ ذات ۽ ذاتيات جي وچ ۾ جعل متخلل ٿي پيو. اهو ناممڪن آهي. پوء ان کي انسان ڪيئن ٿا ڪوٺيو جنهن ڪري اهو حيوان ٿا چئو. الله تعاليٰ انسان کي پيدا ڪيو حيوان ڪري، حيوان ناطق ڪري. تنهن جي معنيٰ حيوانيت اڳ ۾ ڏنائينس نطق پوء ڏنائينس. حالانڪ حيوانيت ۽ ناطقيت اهي پاڻ ۾ ٻئي جزا آهن هن جا. انسان ذات آهي. ذات ۽ ذاتيات ۾ تخلل اهو ناممڪن آهي.

ته هڪ انسان لڳي ٿو ۽ ۽ ڪهڙي اها عجب جهڙي ڳالهه آهي جو الله تعالا هڪڙي سڄي جهان جي خصوصيتن کي هڪڙي شيء ۾ بند ڪري ممڪن نه ٿي سگهي توهان غور ڪري ڏسندو ته آسمان به آهي وري زمين به آهي وري هن ۾ هوا به آهي وري جبل به آهي جهنگل به آهي پٿر به آهن، سون چاندي به آهي، سٺيون شيون به آهن، خراب به آهن، پليت به، پاڪ به، نقصانڪار به، نفعي واري به. غور ڪري نظر ڪبي ته انسان جي وجود ۾ سڀ شيون آهن. انسان جو جيڪو مٿيون سر آهي سو اهو آسمان وانگر آهي، پير ان جا زمين وانگر، وچ ۾ هوا آهي، هتي پيٽ ۾ هوا آهي، وري وچ ۾ درياهه آهن، هتي پاڻي آهي. ناليون هن جون رڳون رت پئي ٿيون ڦرن. رنگ قسم پاڻي جا مختلف آهن. پاڻي ڪي کارا، ڪي مٺا، ڪي کٽا، ڪي ڦڪا. اکين جو پاڻي ڪئوڙو، نڪ جو پاڻي ڦڪو، وات جو پاڻي مٺو، ڪنن جو پاڻي ڪئوڙو، ڦرن ٿيون. ۽ ڪي پليت، ڪي پاڪ، دنيا جي اندر نهرون پئي ٿيون وهن. اهڙي طرح انسان جي جسم ۾ به ڪي پليت نهرون، ڪي پاڪ نهرون وهن ٿيون. جهنگلات، ٻيلا وغيره آهن، جن تي ڪنهن به ماڻهو واپسي نه حاصل ڪئي آهي. اهڙيء طرح انسان جي وجود ۾ به اهڙا جهنگلات ٻيلا وار آهن، جيڪي ظاهر ڪونه ڪبا آهن. وري انهن جون صفايون وفايون جهنگلن ۾ ٿينديون آهن، اهي به آهن. وري انسان الله تعاليٰ جبل پيدا ڪيا آهن، هن جا هڏا جبلن جهڙا آهن. وري الله تعاليٰ انهن ۾ سون چاندي ڪيا آهن، جڏهن انهن ۾ توهان تجزيو ڪندؤ ته تجزيي ڪرڻ ۾ ماڻهوء جي جسم ۾ سون هيترو آهي، چاندي هيتري آهي، لوهه هيترو آهي، پتل هيترو آهي. اهي سڀ حڪمت جي ذريعي اوزارن سان معلوم ڪجي ٿو ته ايترو آهي.

جيڪا جانورن جي آهي اسان هنن کي عقل ڏنو آهي تنهنڪري عقل حاڪم آهي هنن جي مٿان شريعت ان تي نور نازل ڪيو آهي جيئن هن اک کي روشني جي ضرورت آهي اوندهه ۾ اک نه ڏسندي آهي اهڙي طرح هن مادي جي اوندهه ۾ هنن جي اک کي هن جي عقل کي ڪنهن حد تائين ته درستي آهي پر وڌيڪ ان مادي جي

اهو ئي رب تعاليٰ آهي اچي ٿو اول من اسلم فرمائن ٿا ته مان پهريون ماڻهو آهيان اهو جيڪو الله تبارڪ و تعاليٰ جي توحيد کي ٿو بيان ڪيان قل تون ٻڌائي اني امرت ان اڪون اول المسلم اول من اسلم مان هوندس اهو مطلب آهي ته پنهنجي امت ۾ الله جي هيڪڙائي جو ۽ فرمانبرداري جو اقرار ڪندڙ مان هڪ شخص هوندس مون کي حڪم آهي ته اڳ ۾ تون اڳواڻي ڪر ان ڳالهه کي تسليم ڪر جيڪو ماڻهو پاڻ ڪنهن ڳالهه کي تسليم نه ڪندو ٻين کي يقين ڪيئن ڏياري سگهندو ولا تڪونن من المشرڪين تون شرڪ نه ڪجانء، شرڪ خراب آهي. معنيٰ الله جي بادشاهي مڃبي، ٻئي جي حڪومت نه مڃبي. الله جي عبادت مڃبي، ٻئي جي عبادت نه ڪبي. مون کي نفعو نقصان انهيء جي پاسي کان هوندو، ٻئي جي طرف کان نه هوندو. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم هي به ٻڌائين، خوف خدا به ٻڌائين، هڪڙو تسليم ٻيو خوف. تسليم اها هوندي ته خوف اهو هوندو ته رب جي عذاب کان بي فرماني جي نتيجي ۾ مان ڊڄان ٿو جو عذاب اچي سگهي ٿو انسان جي مٿان بفرض محال جيڪڏهن اهڙو عصيان جهڙي صورت پيدا ٿي پئي معصوم کان انبياء معصوم هوندا آهن معصوم کان عصيان جهڙي صورت پيدا ٿئي الله تعاليٰ جو استغنا واري بادشاهي اهڙي آهي جو معاف ڪين ڪندو صاف ٻين لفظن ۾ چئيس ٿو پيو لئن اشرڪت ليحبطن عملڪ

انهيء زندگي گذارڻ ۾ هاڻي رب تعاليٰ اڄڪلهه اسان جو هي سودو قبول ڪري، جيڪي به نيڪ عمل اسان جا هجن اهي ڪيا آهن ۽ الله تعاليٰ اسان کي براين جي عيوض ۾ پورت صورت ڪري ڇڏي پرس ٿا. انهن شخصن کي ٿو چئي جيڪي سندس وفات جي وقت تعريف ڪيا ڪن. تعريف ڪهڙي خاطر اهو خدا جو خوف آهي. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

اوتري قدر الله تعاليٰ جو حڪم آهي ته توهان ماڻهن کي سمجهايو ۽ انهن کي به سمجهايو جي توهان سمجهي ۽ پوء اڳتي هلايو ۽ هيء ڳالهه ته ياد رکو ته رب تبارڪ وتعاليٰ هڪڙو ئي آهي ان سان ٻيو ڪو به شريڪ ڪونهي ومن بلغ اهو پروگرام آهي جيڪو الله جي بادشاهيء جو ۽ الله جي خالقيت جو پهچايو ۽ ائنڪم لتشهدون ڇا توهان شاهدي ڏيو ٿا؟ ان مع الله آلهة اخريٰ، ته خدا سان گڏ ٻيا به ڪي مالڪ آهن؟ اهڙي ڳالهه توهان کي سمجهه ۾ اچي ٿي؟ جيڪڏهن توهان کي منهنجي صدق تي يقين ڪونهي ڪو ته پوء توهان ڀلا ٻڌايو ته خدا سان گڏ ٻيا شريڪ آهن؟ قرآن جي شاهدي کان وڌيڪ، ڪلام الاهي کان وڌيڪ ٻي ڪا اهڙي شيء آهي جيڪا رب تبارڪ وتعاليٰ سان گڏ هجي؟ قل لا اشهد، تون چوين ته مان نٿو سمجهان. قل ان انما هو اله، چوين ته اله هڪڙو آهي معبود. انني بريء مما تشرڪون جيڪي توهان شرڪ ڪريو ٿا الله تعالي ان کان بري آهي رب تعالي جي قانون ۾ رب تعالي جي عزت ۾ رب تعالي جي تصرف ۾ ڪو ٻانو رب سان شريڪ هجي ڪونهي ته پوء اعلان اهو آهي ته عبادت جي لائق اهو ئي الله هڪڙو ومن بلغ جو مطلب هي آهي نبي اڪرم صلي الله جي رسالت جن انسان وٽ پهتي مشرق مغرب ۾ پهتي جيسي تائين به پهتي انهن تي وري لازم آ ته ٻين کي پهچائن انهن تي لازم آ ته ٻين کي پهچائن

وانني بريء مما تشرڪون توهان جيڪي شرڪ ٿا ڪريو اسان وٽ بيگانا آهن ابيلاري جي تڪليف ڏاندي الذين آتيناهم الڪتاب جن کي اسان هي ڪتاب ڏنو يعرفونه ڪما يعرفون ابناءهم اهي سڃاڻن ٿا انهن کي جيئن پنهنجي ابيلاري پنهنجي اولاد کي سڃاڻبو آهي ماڻهو پنهنجي اولاد کي سڃاڻندو آهي ته اسانجي خاندان جو ٻار آهي اسانجو ٻار آهي اهڙي طرح هي به سمجهن ٿا ته خاندان نبوت جو پروگرام رسول الله صلي الله عليه وسلم پيش ڪيو آهي اهي ماڻهو خاندان نبوت جا ڄاڻو آهن، يهود ۽ نصارا، ڇو ته انهن وٽ الاهي ڪتاب آيل آهن. گهڻي وقت تائين انهن کي موقعا مليا آهن سوچڻ ۽ سمجهڻ جا. انهن جا ابا ڏاڏا صالح هئا، جن چڱو ڪم ڪيو هو ته پوء هي انهن کان روايات ٻڌي اسلام کي به سڃاڻن. الذين خسروا انفسهم باقي جن پنهنجي نفسن کي نقصان ڪيو فهم لا يؤمنون اهي ايمان نٿا آڻين. انهن کي شبهو به آهي، ڌوڪو به آهي.